ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ລາງລົດໄຟຈີນ-ລາວ ຄວາມໄວສູງ ແມ່ນຈະເສັດໃຫ້ແລ້ວໃຫ້ທັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດລາວ ທີສອງທັນວາປີນີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ບັດນີ້ມີຢູ່ວ່າ ທາງການລົດໄຟລາວ-ຈີນ ກຳລັງ ປະກາດຮັບເອົາການສະໝັກເອົາຕຳແໜ່ງວຽກງານຕ່າງໆ ໃນລະບົບລົດໄຟດັ່ງກ່າວ 200 ຕຳແໜ່ງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຈາກການສອບຖາມທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ແມ່ນວ່າຮູ້ໄດ້ວ່າ ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເນາະ ທາງບໍລິສັດທາງລົດ ໄຟຄວາມໄວສູງລາວ-ຈີນເນາະ ກະໄດ້ປະກາດຮັບສະໝັກຄົນງານຜ່ານເພຈເຟສບຸກທາງການຂອງບໍລິສັດ ໂດຍມີຕຳແໜ່ງວຽກທັງໝົດ 200 ຕຳແໜ່ງ ທັງໝົດກໍຢູ່ໃນພະແນກບຳລຸງຮັກສາໂຄງຂ່າຍເສັ້ນທາງ ແລ ະ ກະຮັບສະເພາະບຸກຄົນສັນຊາດລາວເທົ່ານັ້ນ ເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນເນາະຂອງຜູ້ສະໝັກ ຕ້ອງຈົບມັດທະຍົມຂຶ້ນໄປ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນບາງຕຳແໜ່ງກຳນົດຄຸນສົມບັດການສຶກສາທີ່ສູງກວ່າ ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງມີອາ ຍຸບໍ່ເກີນ 30 ປີ ນັບເຖິງມື້ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2021 ທີ່ສິເຖິງນີ້ ຖ້າເປັນຜູ້ຊາຍ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີດ້ານພາສາຈີນ ຫຼືວ່າຮຽນຈົບພາສາຈີນ ກໍສິໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດເນາະ ຜູ້ສະໝັກກະຕ້ອງມີຄວ າມເປັນມືອາຊີບ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ຕາບໍ່ບອດສີ ທີ່ສຳຄັນກໍຄືຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດແລ້ວຄົບ 2 ເຂັມເນາະ ຄັນວ່າໄດ້ວຽກແລ້ວສັກກະໄດ້ຕົ໋ວ ເອົາຈັ່ງໃດກະຢ່າ ມັນ ມີຢູ່ວ່າ ມີ 200 ຕຳແໜ່ງທີ່ວ່າ ໃຫ້ຄົນລາວລາວ ຫຼືວ່າສັນຊາດລາວຫັ້ນສະໝັກເອົາໄດ້ ຈາກ 200 ຕຳແໜ່ງນີ້ ທ່ານພໍຊີ້ແຈງອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ໄດ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ມັນມີໜ້າທີ່ ຫຼືວ່າວຽກຫຍັງແດ່ເນາະ ມັນກະສິມີຢູ່ໃນພະແນກສ້ອມບຳລຸ ງທົ່ວໄປຫຼາຍທີ່ສຸດເນາະ ກະປະມານຈັກ 76 ຕຳແໜ່ງ ຕຳແໜ່ງລອງລົງມາກໍຄື ບຳລຸງໂຄງຂ່າຍໄຟຟ້າ ປ້ອນພະລັງງານໃຫ້ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ຄຳທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ບຳລຸງ ບຳລຸງນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນໝາຍເຖິງຫຍັງ ແປວ່ າຫຍັງເນາະ ບຳລຸງກໍຄືຮັກສາເນາະ ຮັກສາດູແລອຸປະກອນຕ່າງໆນີ້ເນາະ ທັງໝົດນັ້ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນຕຳແໜ່ງນີ້ໝົດບໍ່ ທັງ 200 ຕຳແໜ່ງບໍ່ ອັນນີ້ກໍມີແຍກຍ່ອຍກັນຫຼາຍ ຕຳ ຫຼາຍຕຳແໜ່ງເນາະ ຢ່າງເຊັ່ນເລື່ອງວ່າ ດູ ແລກໍຄືບຳລຸງເນາະ ດູແລບຳລຸງເລື່ອງຂອງ ໂຄງຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ປ້ອນພະລັງງານໃຫ້ເສັ້ນທາງ ບຳລຸງ ຫຼືວ່າຮັກສາອຸປະກອນສື່ສານ ໄຟ ລົດໄຟຟ້າຄວາມໄວສູງ ຕຳແໜ່ງພວກດູແລຮັກສາການຈ່າຍໄຟ ພະລັງງ ານໄຟຟ້າໃຫ້ລາງລົດໄຟ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມເນາະ ນອກຈາກນີ້ກໍສິມີເລື່ອງຂອງການດູແລຮັກສາອຸປະກອນເຄື່ອງມືສື່ສານຢູ່ໃນອຸໂມງ ຫຼືວ່າຖ້ຳທີ່ເປັນ ທາງລົດໄຟຜ່ານເນາະ ມື້ກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າ ເພື່ອ ຮ້ອງຂໍເອົາຕຳແໜ່ງຕ່າງໆນີ້ ແມ່ນ ແມ່ນຕ້ອງຈົບມັດທະຍົມສຶກສາຊື່ໆແມ່ນບໍ່ ມັດທະຍົມສຶກສາຂຶ້ນໄປ ແຕ່ວ່າມີບາງຕຳແໜ່ງທີ່ອາດຈະຕ້ອງຈົບປະລິນຍາຕີເນາະ ກໍແປວ່າຄັນວ່າໃຫ້ຈົບເປັນຢ່າງຕ່ຳນີ້ມັດທະຍົ ມສຶກສານີ້ ກໍແປວ່າບໍ່ຕ້ອງການຜູ້ຊ່ຽວຊານໂດຍສະເພາະ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າຕ້ອງມີປະກາສະນີຍະບັດໃນດ້ານໄຟຟ້າ ຫຼືວ່າດ້ານຄອມພິວເຕີ ຫຼືວ່າດ້ານອີເລັກໂທຣນິກ ຫຼືວ່າມີປະກາສະນີຍະບັດໃນການຈອດລາ ງລົດໄຟບໍ ອັນນັ້ນອັນນີ້ນີ້ ບໍ່ໄດ້ບົ່ງ ແຕ່ວ່າຂໍໃຫ້ວ່າຈົບມັດທະຍົມສຶກສາຂຶ້ນໄປ ແລ້ວແປວ່າສະໝັກໄດ້ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ເພາະວ່າຈະຕ້ອງເອົາໄປອົບລົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ ໃນການດູແລ ໃນຈຸດທີ່ຕ້ອງລັບຜິດຊອບ ອ່າ ທຸກຄົນ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍດູເດົາວ່າຈັ່ງຊີ້ ຕຳແໜ່ງຕ່າງໆນັ້ນ ບໍ່ຕ້ອງການຄວາມປະສົບການວ່າຊັ້ນເທາະ ຈົບມັດທະຍົມສຶກສາເນາະ ມັນຊິມີປະສົບການໃນການ ໄປແປງຄອມພິວເຕີແບບໃດ ອັນນີ້ກໍແປວ່າບໍ່ຕ້ ອງການຄວາມປະສົບການ ເພາະວ່າສະໝັກໄດ້ແລ້ວກໍຊິເອົາໄປຝຶກໄປສອນເອງແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ເນັ້ນເນາະ ບໍ່ໄດ້ເນັ້ນວ່າຕ້ອງມີປະສົບການ ພຽງແຕ່ວ່າລັບສະໝັກແລ້ວ ຄົນ ຄົນທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດຕາມທີ່ໄ ດ້ກຳນົດໄວ້ກໍຊິສົ່ງໄປອົບລົມຢູ່ປະເທດຈີນ ສຳເລັດແລ້ວກະມີການປະເມີນທົດສອບ ແລ້ວກະຜ່ານ ເອົາມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນລາວເນາະ